You're with SBS Radio. ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ຊັກຊ້າໄວ້ການຈະໄປຫາທ່ານໝໍ ຍ້ອນທີ່ວ່າຄ່າໄປຫາໝໍແພງຂຶ້ນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການ ໄປຫາທ່ານໝໍ ໂດຍແບບເສຍຄ່າ bulk billing ແມ່ນມີຫຼາຍຂຶ້ນເປັນປະຫວັດການ ແຕ່ການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳຂອງຕົນເອງສຳລັບຄ່າທ່ານໝໍກໍມີຫຼາຍຂຶ້ນແທ້ໆດ້ວຍ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກນີ້ ຍ້ອນມີລະບົບສຸຂະພາບອັນໄດ້ຜົນ ແລະ ບໍ່ແພງ ແຕ່ໜັງສືລາຍງານໃໝ່ອັນໜຶ່ງຍົກຍໍໃຫ້ຊາບເຖິງບັນຫາອັນໜາແຮງ ກ່ຽວເຖິງຊື່ສຽງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ສະຖາບັນ Australian Institute of Health and Welfare ເຫັນວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ 1 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ຕັດສິນໃຈບໍ່ໄປຫາທ່ານໝໍ ຍ້ອນການທີ່ກະທຳດັ່ງນັ້ນແພງໂພດ ທ່ານ ດຣ ໂທນີ ບາຕອນ ປະທານສະມາຄົມການແພດອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ສຳລັບປະເທດດັ່ງອົດສະຕຣາເລຍ ຄ່າທ່ານໝໍແມ່ນ ແພງໂພດ

ຫຼັກໆ ແລະ ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວຖືກຕໍ່ຕ້ານ ເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ເຫັນຕົວເລກແບບນັ້ນ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນກໍເຫັນວ່າ ຄົນປ່ວຍໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ 1 ຈາກແຕ່ລະ 2 ຄົນ ປະເຊີນໜ້າກັບການຈັບຈ່າຍເງິນຄ ຳຂອງຕົນເອງ ສຳລັບກິດຈະການການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຈາກໂຮງພະຍາບານສາທາລະນະຊົນ ທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວຕົກເປັນ 142 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ທັງໝົດແລ້ວ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈັບຈ່າຍເງິນຄຳຂ ອງຕົນເອງເຖິງ 3,000 ລ້ານໂດລາ ຄ່າທຳນຽມທ່ານໝໍ ຫຼືວ່າການປິ່ນປົວທີ່ລັດຖະບານບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ ທີ່ຮຽກກັນວ່າ gap fees ດຣ ບາທອນ ເວົ້າວ່າ ການທວງເອົາເງິນຄ່າປິ່ນປົວຈາກ Medicare ລົ້ມເຫຼວໃນການເດີນກ້າວໃຫ້ທັນກັ ບທີ່ຄ່າກິດຈະການຕ່າງໆໃນດ້ານການແພດແພງຂຶ້ນ

ໂດຍເຫດນີ້ ຖ້າຫາກພວກເຮົາມອງເບິ່ງປີ 1984 ເມື່ອທີ່ Medicare ຖືກບັນຍັດຂຶ້ນ ມາຮອດດຽວນີ້ ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ການຂຶ້ນການທວງການຄ່າການປິ່ນປົວຈາກ Medicare ບໍ່ທັນກັບເສດຖະກິດເຟີ້ Medicare ແມ່ນລະບົບກັນໄພສຸຂະພາບໃນປ ະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ທຸກຄົນມີເພື່ອການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕ່າງໆ ໜັງສືລາຍງານດັ່ງກ່າວມີອອກມາໃນມື້ດຽວກັນກັບທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ Medicare ທີ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການເກັບຄ່າການປິ່ ນປົວໂດຍວິທີການ bulk billing ແມ່ນໃນອັດຕາ 86 ເປີເຊັນ ທີ່ເປັນການທະວີຂຶ້ນ 0.4 ເປີເຊັນໃນການທຽບເທົ່າກັບປີ 2017 ທ່ານ Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ມີລາຍໄດ້ ຕ່ຳຄືທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ bulk billing ໂດຍທ່ານໝໍ

ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ທ່ານຢາກຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານໝໍ ແລະ ຮັບຮູ້ພວກເຂົາເຈົ້າສຳລັບການກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ bulk billing ຈັກຊິວ່າແນວໃດ ຂໍຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ຮູ້ດັ່ງນີ້ ເຮົາໄປຫາທ່ານໝໍ ທ່ານໝໍຕ້ອງເກັບຄ່າການປິ່ນປົວ ແຕ່ເ ພິ່ນບໍ່ເກັບນຳເຮົາ ເຮົາເອົາບັດ Medicare ໃຫ້ເພິ່ນ ແລ້ວເພິ່ນໄປເກັບເງິນຈາກ Medicare ຕາມອັດຕາທີ່ບົ່ງໄວ້ ທີ່ເປັນປະກັນໄພສຸຂະພາບທີ່ທຸກໆຄົນມີ

there is often an out-of-pocket and uh, a ເລື້ອຍໆໄປເຮົາຈະເຫັນວ່ານະໂຍບາຍ bulk billing ຄົນທີ່ໄດ້ກິນເບ້ຍລ້ຽງ pensioner ຜູ້ທີ່ຖືບັດສຸຂະພາບ ເດັກໆທີ່ອ່ອນກວ່າ 16 ປີ ແລະ ສຳລັບພວກທີ່ຕົກຢູ່ໃນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນວ່າເລື້ອຍໆໄປຖືກເກັບຄ່າ out of pocket ຄືເງິນສ່ວ ນຕົວທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການຂອງການປິ່ນປົວ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນເຫັນວ່າການຈັບຈ່າຍ ໂດຍໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງຕົນເອງຕົກເປັນ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງການໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບກິດຈະການຜູ້ຊ່ຽວຊານຄື specialist ກິດຈ ະການອື່ນໆ ດັ່ງ radiology ແລະ optestry ການປິ່ນປົວກ່ຽວກັບຕາ ກໍຖືກບົ່ງວ່າເປັນການປິ່ນປົວທີ່ແພງ ອັນມີດ້ວຍຄ່າສິ່ງຕ່າງໆ ດັ່ງ ຄ່າແວ່ນຕາ ຄ່າເຄື່ອງຊ່ວຍຫູ ແລະ ໝໍປົວແຂ້ວ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນກໍບົ່ງບອກໃຫ້ຊາບກ່ຽວເຖິງຄ່ າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍເງິນຂອງຕົນເອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ວ່າມັນຂຶ້ນກັບວ່າເຮົາຢູ່ກິນໃນຫົນແຫ່ງໃດ ຍານາງ Catherine King ໂຄສົກກິດຈະການສາທາລະນະສຸກຂອງພັກ Labor Australia

ທ່ານເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບລາຄາທີ່ແພງຂຶ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນໃນອົດສະຕຣາເລຍຈະຖືກການກະທົບຄ່າການປິ່ນປົວອັນຄ້າຍຄຽງກັນກັບໃນສະຫະລັດ ລະບົບການດູແລສຸຂະພາບໃນສະຫະລັດ ເຖິງແມ່ ນວ່າມັນຈະດີກໍຕາມ ມັນເປັນລະບົບທີ່ເຮື້ອຮ້າຍທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງຂອງປະເທດທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງແລ້ວ ໂດຍທີ່ວ່າໜັງສືລາຍງານຂອງນິຕະຍະສານ Medical Journal of Australia ທີ່ເຫັນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່າການປິ່ນປົວ

ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ out of pocket ຄືຈົກຖົງຕົນເອງ ເອົາເງິນຕົນເອງຈ່າຍຄ່າການປິ່ນປົວນັ້ນ ແມ່ນວ່າແພງເທົ່າໃດນັ້ນ ຂໍຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້ເຫັນ ຄືວ່າ ບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ຖືກລະແວງສົງໄສວ່າເປັນເນື້ອງອກ ຫຼື ເປັນມ ະເຮັງໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແມ່ນວ່າຕ້ອງໄປຫາທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດ ຄື specialist ສ່ອງເບິ່ງລຳໄສ້ ຊຶ່ງຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຊ້ Medicare ກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນວ່າທ່ານຈຳຕ້ອງຈ່າຍເພີ່ມ ຄືຈົກເງິນອອກຈາກຖົງຕົນເອງ ເສຍຄ່າຊ່ ວຍ Medicare ນັ້ນ ປະມານເກືອບ 500 ໂດລາພຸ້ນ ສຳລັບແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ຖ້າຈຳຕ້ອງໄປກວດເບິ່ງຮ່າງກາຍໂດຍ CAT scan ຄື X-ray ເບິ່ງຢ່າງລະອຽດລະອໍ ນອກຈາກທີ່ວ່າໃຊ້ Medicare ແລ້ວ ກໍຈຳຕ້ອງຈ່າຍເພີ່ມໂດຍເງິນຕົນເອງເຖິງປະມ ານ 500 ໂດລາຄືກັນ h e a r more stories in your language by visiting sbs.com.au